ໃນເວລານີ້ມີຄວາມຫວັງວ່າຂະແໜງຊັບພະຍາກອນພະລັງອົດສະຕຣາລີຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ມີວຽກມີການອອກມາຕື່ມອີກ ເມື່ອທີ່ມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າອົດສະຕຣາລີກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ປົວແປງເສດຖະກິດອົ ດສະຕຣາລີຂຶ້ນໃໝ່ຈາກພິດຈາກໄພຂອງໂລກ Covid-19 ແມ່ນວ່າມີການກະຕວງວ່າອຸດສາຫະກຳທີ່ເປັນມິດກັບແວດລ້ອມ ຄື Green Industry ດັ່ງພະລັງໄຟຟ້າຈາກກະແສແສງພະອາທິດ ຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳອອກມາ ສູ່ປະເ ທດອົດສະຕຣາລີ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານດິນຟ້າອາກາດເວົ້າວ່າ ການມີການໝູນເງິນໝູນຄຳຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ສາມາດຊົດຊ່ວຍເສີມສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຂຶ້ນ ແລ້ວຊົດຊ່ວຍຄົນໃນປະ ເທດອົດສະຕຣາລີທີ່ສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳໄປແລ້ວ ກັບກາຍເປັນແຮງງານໄດ້ຄືນໃໝ່ ທ່ານ ຮິວ ຮູເຈສຕິເກີ ເຮັດວຽກເຮັດການກັບລະບົບໄຟຟ້າ North West Sydney ໃນລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານທ້ ອນເງິນທ້ອນຄຳໄດ້ ແລະ ມີຄວາມປະສົບການກັບຜົນໄດ້ຜົນດີກັບແວດລ້ອມ ທ່ານມີຄວາມຈັບຈິດຈັບໃຈຊົດຊ່ວຍຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ສອຍໄຟຟ້າ ບັດນີ້ທ່ານເປັນຜູ້ດຳເນີນບໍລິສັດຕິດ ຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າແສງແດດສຳລັບທຸລະກິດການຄ້າ ທ່ານບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າກະແສແສງພະອາທິດປູດທະວີຂຶ້ນ ຕັ້ງແຕ່ເມື່ອພວກທ່ານເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2011 ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພວກທ່ານມີການເຕີ ບໂຕຕໍ່ປີລະຫວ່າງປະມານ 80 ຫາ 100 ເປີເຊັນ ໃນຖານທຸລະກິດຂອງພວກທ່ານ ດ້ວຍນີ້ມັນເປັນການເດີນໄດ້ດີ ເມື່ອມີຫຼາຍອຸດສາຫະກຳໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຖືກແຕະຕ້ອງຢ່າງແຮງໂດຍໂຄວິດ-19 ທ່ານ ຮິວ ເ ວົ້າວ່າ ທຸລະກິດຂອງທ່ານສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຖືກແຕະຕ້ອງຍ້ອນ ໜັງສືລາຍງານໃໝ່ອັນໜຶ່ງຂອງ Climate Council ເຫັນວ່າ ການປ່ຽນແປງໄປໃຊ້ໄຟຟ້າກະແສແສງແດດ ແລະ ລົມ ກໍສາມາດໃຫ້ອະນາຄົດຂອງວຽກເຮັດງານທຳໃນ ປະເທດອົດສະຕຣາລີມີຄວາມແຈ່ມໃສໄດ້ ຕົວຢ່າງ ການຄົ້ນຄວ້າໃນດ້ານເສດຖະກິດຂອງ Climate Council ເຫັນວ່າ ວຽກເຮັດງານທຳເຖິງຫຼາຍກວ່າ 76,000 ວຽກ ອາດຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຈາກໂຄງການໄຟຟ້າທຳມະຊາດ ດັ່ງ ລົມ ແລະ ແສງແດດ ແລະ ປົວແປງລະບົບນິເວດ ແລະ ການກໍ່ສ້າງການຂົນສົ່ງໃນດ້ານສາທາລະນະຊົນ ທ່ານ Sam Mostyn ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະບໍລິຫານ Climate Council ເວົ້າວ່າ ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງວຽກກ່ຽວກັບພະລັງໄຟຟ້າຈ າກທຳມະຊາດນັ້ນຕ້ອງການການຝຶກຫັດນ້ອຍ ອັນທີ່ຈະຊົດຊ່ວຍສ້າງຄວາມຊຳນິຊຳນານຄືນໃໝ່ແກ່ປວງຊົນ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ປວງຊົນດ້ວຍ ໂອກາດຂອງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ເວົ້າມານັ້ນ ແມ່ນຈະມີຂຶ້ນໃນຊົນນະບົດອົດສະຕຣາລີ ຮວມດ້ວຍເຂດແດນທີ່ຖືກໄຟປ່າເຜົາຜານຕ່າງໆ ດັ່ງໄຟປ່າໃນລັດ New South Wales ແລະ Victoria ທ່ານ Andrew Charlton ທີ່ເປັນຜູ້ແນະນຳໃນດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ທີ່ບໍລິສັດ Alpha Beta ເວົ້າວ່າ ມີຄວາມຕ້ອງກາ ນການຄ້ຳຈູນການເງິນຈາກລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ລັດ ແລະ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວເປັນຈິງຂຶ້ນໄດ້ ທ່ານ ຮິວ ກໍເວົ້າວ່າ ລະບົບການການພິຈາລະນາຮັບຮູ້ໃຫ້ເຮັດໄຟຟ້ານັ້ນ ແມ່ນຫຼ້າຊ້າຫຼາຍໂພ ດໄປ ແລະ ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການຕ່າງໆ ຈົ່ງເລັ່ງລັດການພິຈາລະນາເບິ່ງໂຄງການໄຟຟ້າແສງພະອາທິດ ທີ່ຍັງບໍ່ຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງເທື່ອໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເຕີມ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ພວກ ເພິ່ນຍຶດໝັ້ນກັບການຫຼຸດຜ່ອນການປັ່ນຄວັນອອກມາໃສ່ແວດລ້ອມ ແລະ ໄດ້ໝູນເງິນໝູນຄຳ 10,000 ລ້ານໂດລາໃສ່ໂຄງການໄຟຟ້າທຳມະຊາດແລ້ວ ເຄິ່ງຫຼາຍກວ່າ 670 ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຮງສູງເປັນຂະ ແໜງ ແລະ ໂຄງການທີ່ດີໃນດ້ານແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດດ້ວຍ ແຕ່ການມີໜີ້ສິນຖ້ວມຫົວ ໃນດ້ານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ດູແລເບິ່ງແຍງມັນ ແລະ ການລໍຖ້າເຂື່ອນນັ້ນເປັນເວລາຍາວນານ ເຊັ່ນວ່າຊົ່ວຄົນ ແມ່ນວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ເພາະອາດຈະແກ້ໄຂໜີ້ສິນບໍ່ຕົກບໍ່ລອດ ແລະ ເຂື່ອນນັ້ນກໍເກົ່າແກ່ຈະແຕກຈະພັງໃສ່ຫົວ ດັ່ງໃນທະວີບຢູໂຣບ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ສິ່ງທີ່ຖືກກໍ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຫຼາຍຫົນແຫ່ງ ຕໍ່ແຕ່ຄາວພ າຍຫຼັງເສິກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ ບັດນີ້ເລີ່ມຄຸເລີ່ມລົ້ມເລີ່ມເພພັງແລ້ວ ຕົວຢ່າງໂດຍສະເພາະໃນປະເທດອີຕາລີ ທີ່ຂົວ ແລະ ສະພານຕ່າງໆ ແລະ ຕຶກຕ່າງໆເພພັງ ປານທາດພະຊາຍທີ່ຕົບໄວ້ໃນຍາມບຸນເ ດືອນ 5 ລາວເຮົາ